ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ສະບາຍດີທ່ານສົມດີ ມັນບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຫຼືວ່າມັນເປັນຢ່າງໃດ ທີ່ວ່າມີການເວົ້າວ່າລາວນີ້ໄດ້ເລີກຍາມເດີນເຄື່ອງຈັກເຂື່ອນດອນສະໂຮງ ຜະລິດໄຟຟ້າຂາຍໃຫ້ຂະເໝນນີ້ນະ ຂໍໃຫ້ເວົ້ າສູ່ຟັງແດ່ ອັນນີ້ເນາະ ທາງ ທາງເຂື່ອນໄຟຟ້າດອນສະໂຮງ ເມືອງຂອງ ແຂວງຈຳປາສັກ ກະໄດ້ມີພິທີເປີດການຜະລິດໄຟຟ້າຢ່າງເປັນທາງການເນາະ ໂດຍ ເດີນເຄື່ອງຈັກຜະລິດໄຟຟ້າທັງສີ່ເຄື່ອງ ລວມ 260 ເມກາວັດ ຫຼັງຈາກໂຄງການເຂື່ອນດອນສະໂຮງໄດ້ທົດລອງເດີນເຄື່ອງຜະລິດໄຟຟ້າມາຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 11 ຕຸລາ 2019 ໂຄງການເຂື່ອນດອນສະໂຮງ ຕັ້ງຢູ່ຫ້ວຍສະໂຮງ ກາງແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມ ບໍລິເວນທີ່ເອີ້ນວ່າ ລະຫວ່າງບ້ານດອນສະດຳ ກັບບ້ານດອນສະໂຮງ ເມືອງຂອງ ຢູ່ຫ່າງຈາກນະຄອນປາກເຊໄປທາງໃຕ້ປະມານ 160 ກິໂລເມັດ ເຂື່ອນດອນສະໂຮງເປັນໂຄງການຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານລາວ ໃນການພັດ ທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳ ເປັນໜຶ່ງໃນສອງ ທີ່ສ້າງຢູ່ໃນແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມ ເຂື່ອນດອນສະໂຮງເປັນເຂື່ອນຜະລິດໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳຂະໜາດ 260 ເມກາວັດ ຄວາມສູງ 25 ເມັດ ໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດໄດ້ກະສິສະໜອ ງສີ່ແຂວງພາກໃຕ້ ກະຄື ສາລະວັນ ອັດຕະປື ເຊກອງ ຈຳປາສັກ ແລະ ກະສົ່ງຂາຍໃຫ້ຂະເໝນຮ້ອຍລະ 90 ເນາະ ໂຄງການນີ້ກະມີມູນລະຄ່າທັງໝົດ 723.1 ລ້ານດອນລາ ຜູ້ຖືຮຸ້ນໃຫຍ່ 80 ເປີເຊັນ ກໍເປັນບໍລິສັດຂອງມາເລ ເຊຍ ແລະ ວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວກໍອີກ 20 ເປີເຊັນເນາະ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ນີ້ນະ ແມ່ນ ແມ່ນວ່າແລ່ນຈັກປັ່ນໄຟຟ້າຂາຍໃຫ້ຂະເໝນນີ້ ເລີ່ມແລ້ວຊັ້ນບໍ ອັນນີ້ກໍເລີ່ມມາຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 4 ພຶດສະຈິກາເນາະ ທີ່ວ່າຫຼັງ ຈາກທົດລອງມາເກືອບປີແລ້ວນະ ທົດລອງມາເກືອບປີແລ້ວລະກະ ຕອນນີ້ກໍຖືວ່າເດີນເຄື່ອງເຕັມທີ່ທັງສີ່ເຄື່ອງ ຜະລິດໄຟຟ້າຂາຍໃຫ້ຂະເໝນ ຕາມທີ່ຕົກລົງກັບທາງຂະເໝນເອົາໄວ້ເນາະ ປະເທດຂະເໝນ ມັນກະບໍ່ມີພົນລະເມືອງຫຼາຍ ເສດຖະກິດກໍບໍ່ໜັກບໍ່ໜາ ບໍ່ ບໍ່ຫຼາຍ ແລ້ວກະຕິດຈັກປັ່ນໄຟນີ້ມັນສີ່ຈັກພຸ້ນ ແລ້ວກະເຂື່ອນກໍບັກໃຫຍ່ໆ ເວົ້າງ່າຍໆຊະວ່າປັ່ນໄຟໄດ້ຫຼາຍຈັ່ງຊີ້ ຂະເໝນຊື້ເອົາໝົດເລີຍຊັ້ນບໍ ບໍ່ແມ່ນຂາຍ ໄປຫວຽດນາມໄດ້ບໍ ເພາະວ່າເຂື່ອນດັ່ງກ່າວມັນກະໃກ້ຫວຽດນາມໃຕ້ຢູ່ແລ້ວ ອັນນີ້ເທົ່າທີ່ໄດ້ ໄດ້ມີການຕົກລົງກັນເນາະ ເຫັນບອກວ່າຂາຍໃຫ້ຂະເໝນ 90% ເນາະ ເພາະວ່າທາງ ຕອນນີ້ທາງຂະເໝນເອງກະ ມີທາງ ຫຼືວ່າ ພາກອຸດສາຫະກຳເກີດຂຶ້ນຫຼາຍເນາະ ມີບໍລິສັດໃຫຍ່ໆຫຼາຍບໍລິສັດ ບໍ່ວ່າຊິເປັນຂອງ ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ຂອງຈີນ ເຂົ້າໄປຕັ້ງໂຮງງານຢູ່ຫຼາຍເຕີບແລ້ວເນາະ ແລ້ວໃນເມື່ອທີ່ວ່າຂາຍໃຫ້ຂະເໝນ ຈາກໜ່ວ ຍໝໍ້ໄຟທີ່ວ່າປັ່ນອອກມາສີ່ໜ່ວຍນີ້ນະ ແມ່ນວ່າຂາຍໝົດເລີຍບໍ ບໍ່ຈົ່ງໄວ້ຈັກໜ່ວຍໃດບໍ ອັນນີ້ກະສ່ວນທີ່ເຫຼືອກະຂາຍໃຫ້ກັບ ໃຫ້ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນສີ່ແຂວງຂອງ ຂອງ ເອີ ທາງ ທາງລາວເນາະ ສາລະວັນ ອັດຕະປື ເຊ ກອງ ຈຳປາສັກ ແລ້ວກະ ອັນນີ້ກະ ກະຂາຍໃຫ້ ໃຫ້ສີ່ແຂວງນີ້ເນາະ ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນສີ່ແຂວງນີ້ໄດ້ໃຊ້ ເພາະວ່າມັນອາດຈະຂາຍແພງແດ່ ເພາະວ່າມັນອອກຢູ່ YouTube ຫຼືວ່າເຮົາເຂົ້າໄປເບິ່ງ Google ຫຼືວ່າຄົ້ນຫາຊີ້ ຍາມກາ ງຄ່ຳກາງຄືນ ທີ່ທົ່ວໂລກນີ້ ເຂົາເຈົ້າທີ່ວ່າ ປະເທດໃດທີ່ວ່າມີແສງໄຟຮຸ່ງຫຼາຍ ແປວ່າປະເທດນັ້ນຮັ່ງມີຈະເລີນຫັ້ນນະ ບາດນີ້ມາເບິ່ງປະເທດເກົາຫຼີເໜືອມືດຕຶບ ເບິ່ງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ສ່ວນລາ ວກໍມືດຕຶບ ບາດເບິ່ງປະເທດໄທ ໂດຍສະເພາະບາງກອກນີ້ ແຈ້ງປານຕາເວັນຈັ່ງຊີ້ ກະແປວ່າໄຟທີ່ວ່າລາວປັ່ນ ຍົກຕົວຢ່າງເຂື່ອນດອນສະໂຮງນີ້ ກະແປວ່າມັນບໍ່ຖືກນຳໄປໃຊ້ຢູ່ໃນລາວຫຼາຍປານໃດຕົວະ ຫຼື ວ່າແນວໃດ ກະ ກະແມ່ນຢູ່ ກະຄືວັດຖຸປະສົງຫຼັກທີ່ມີການຕົກລົງກັນເນາະ ເຫຼືອຢູ່ 10% ນີ້ 10% ກະຊິແມ່ນໃຊ້ໃນ ໃນ 4 4 ແຂວງເນາະ ເພາະວ່າສົ່ງຂາຍໃຫ້ກຳປູເຈຍນີ້ກະ 9 90% ແລ້ວ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອກໍຄືໃຊ້ໃນພື້ນທີ່ ເພາະວ່າ ພົນລະເມືອງລາວເອງກໍ ກະບໍ່ຫຼາຍເນາະ ອືມ ແຕ່ວ່າເຂື່ອນດອນສະໂຮງນີ້ ມັນກະບໍ່ໄກຫ່າງຈາກອຸບົນລາຊະທານີ ຫຼືວ່າຈັງຫວັດພາກໃຕ້ໄທປານໃດນີ້ ມັນບໍ່ມີຈັກກິໂລວັດ ຂາຍໃຫ້ປະເທດໄທໄດ້ບໍ່ ກໍຖືວ່າເປັ ນ ເປັນເຂື່ອນທີ່ວັດຖຸປະສົງຫຼັກກະຄືຂາຍໃຫ້ຂະເໝນເນາະ ຕາມ ຕາມຕົກລົງກັນ ເປັນ ເປັນຂອງມາເລເຊຍເນາະ ກັບມາເລເຊຍກັບລາວ ທີ່ ທີ່ເຮັດຂຶ້ນມານີ້ ກະວັດຖຸປະສົງກະຄືຂາຍໃຫ້ ໃຫ້ຂະເໝນ ສ່ວນໄທ ນັ້ນກໍບໍ່ ບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນໃນ ໃນເຂື່ອນນີ້ເນາະ ພໍເປັນທີ່ດູເດົາ ຫຼືວ່າຮູ້ໄດ້ບໍ່ວ່າ ກິໂລວັດໜຶ່ງຂາຍໃຫ້ຂະເໝນນີ້ ຈັກບາດ ຈັກກີບ ຈັກໂດລາກັນແທ້ເນາະ ອັນນີ້ໂຕຂ່າວບໍ່ເປີດເຜີຍເນາະວ່າເປັນເງິນເທົ່າໃດເນາະ ອື ມ ເພາະວ່າຢາກຮູ້ວ່າຂາຍທໍ່ໃດຊະດອກ ເພາະວ່າຄ່າໄຟຟ້າເມືອງລາວມັນແພງແທ້ໆຊັ້ນນະ ເອົາລະ ບັດນີ້ຂໍປ່ຽນໄປເລື່ອງໃໝ່ນີ້ ຂໍໃຫ້ທ່ານເວົ້າສູ່ຟັງແດ່ ກ່ຽວກັບການສ້າງເສັ້ນທາງຕໍ່ເຂົ້າຫາຂົວຂ້າມແມ່ ນ້ຳຂອງ ລະຫວ່າງບຶງການກັບປາກຊັນນີ້ ມັນເປັນແນວໃດ ອັນນີ້ເນາະ ກໍເປັນການເລີ່ມການສ້າງທາງເປັນອັນດັບ ອ່າ ທຳອິດເນາະ ກ່ອນທີ່ສ້າງສະພານເນາະ ອ່າ ສ້າງຂົວເນາະ ອັນນີ້ກະເປັນ ຖືວ່າເປັນຄວ າມຄືບໜ້າໃນການສ້າງຂົວມິດຕະພາບໃນພາບລວມເນາະ ເປັນຂົວມິດຕະພາບໄທລາວແຫ່ງທີ 5 ກະຊິໃຊ້ເວລາກໍ່ສ້າງປະມານ 36 ເຖິງ 40 ເດືອນ ຫຼືປະມານ 3 ປີ ກະຊິແລ້ວເສັດປະມານປາຍປີ 2023 ໃຊ້ເງິນທັງໝົດ 3,930 ລ້ານບາດ ເປັນຝ່າຍໄທຮັບຜິດຊອບຢູ່ 2,630 ລ້ານບາດ ກະຝ່າຍລາວກະ ຮັບຜິດຊອບ 1,300 ລ້ານບາດ ຂົວມິດຕະພາບລາວ ເອີ ໄທລາວ ລາວໄທ ແຫ່ງທີ 5 ຈັງຫວັດບຶງການກັບແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ກະມີຈຸດເລີ່ມຕົ້ນໂຄງກາ ນຂອງໄທນີ້ຢູ່ຕຳບົນວິສິດ ອຳເພີເມືອງ ຈັງຫວັດບຶງການເນາະ ລະກະຈິດ ຈຸດສິ້ນສຸດຢູ່ໂຄງການທີ່ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ໂດຍຮູບແບບຖະໜົນນີ້ກະເປັນ ຖະໜົນຫຼວງຂອງໂຄງການ ເປັນຖະໜົນຂະໜາດ 4 ເລນ ມີ ຊ່ອງຈະລາຈອນກວ້າງຂ້າງລະ 3 ເມັດ 50 ຂອບທາງກວ້າງ 2 ເມັດ 50 ໃນເຂດທາງຫຼວງ 60 ເມັດເນາະ ທັງໝົດກວ້າງ ກວ້າງຂອງ ຂອງເຂດທັງໝົດນີ້ 60 ເມັ ດ ໂດຍຖະໜົນຝັ່ງໄທຍາວ 12.13 ກິໂລເມັດ ແລະ ຖະໜົນຝັ່ງລາວຍາວ 2.86 ກິໂລເມັດ ສ່ວນການຮູບແບບສ້າງສະພານ ສ້າງຂົວມິດຕະພາບຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງ ເປັນແບບສະພານຄານຂຶງຄອນກີດອັດແຮງ ຮູບກ່ອງຂະໜາ ດ 2 ເລນ ມີຂອບທາງ ແລະກໍທາງຍ່າງ ມີຄວາມຍາວຊ່ວງຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງ ພາບລວມນີ້ 810 ເມັດ ແລະກໍທາງລາດຂຶ້ນລົງຂົວທັງສອງຝັ່ງ ລວມທັງໝົດ 1,350 ເມັດ ມີດ່ານຄຸມຢູ່ທັງສອງຝັ່ງປະເທດ ລະກະຈຸດສະຫຼັບເລນ ກໍຢູ່ໃນ ໃນຝັ່ງສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ສິມີສ່ວນ ສ່ວນສະພານນີ້ກະສິມີພິທີວາງສີລາເລີກການກໍ່ສ້າງໃນເລັວໆນີ້ເນາະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງສະເພາະສະພານນີ້ນະ ຈັກ ຈັກອັນນ່າ ມື້ກີ້ນີ້ທ່ານເວົ້ າວ່າມີບ່ອນໃຫ້ຄົນຍ່າງນະ ແຕ່ວ່າບໍ່ເຫັນຂົວຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງບ່ອນໃດທີ່ວ່າໃຫ້ຄົນຍ່າງໄປມາໄດ້ ຍົກຕົວຢ່າງສະພານມິດຕະພາບລາວໄທ ໜອງຄາຍທ່ານາແລ້ງ ສິເຂົ້າໄປຍ່າງບໍ່ໄດ້ ແລະກໍຂັບລົດເຂົ້າໄປກໍ ບໍ່ໄດ້ ຂັບແລ້ວກະແປວ່າ ຜ່ານແລ້ວກະໄປເລີຍຈັ່ງຊີ້ນະ ອັນນີ້ນີ້ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າກຳລັງສ້າງຢູ່ນີ້ ມື້ກີ້ນີ້ທ່ານເວົ້າເສັ້ນທາງຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ອັນນີ້ແມ່ນທ່ານຊີ້ແຈງອະທິບາຍກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງຢູ່ໃນຝັ່ງໄທບໍ່ ອັນນີ້ກໍຄືທ າງບໍລິສັດເຫັນບອກວ່າສິສ້າງຄວບຄູ່ກັນໄປກັບທາງ ທາງຝັ່ງລາວເນາະ ເຫັນບອກວ່າຈັ່ງຊັ້ນ ກໍແປວ່າ ໝາຍເຖິງວ່າເສັ້ນທາງຕໍ່ເຂົ້າຫາຫົວຂົວ ຫຼື ຫາງຂົວນີ້ ຄືກັນແມ່ນບໍ່ ເສັ້ນທາງນີ້ ແມ່ນ ຫວ່າງກີ້ນີ້ເນາະ ທ່າ ນວ່າ ອ່າ ບໍ່ມີທາງຍ່າງໃຫ້ ໃຫ້ຄົນໄດ້ຍ່າງຂຶ້ນໄປເນາະ ຖ້າໂດຍປົກກະຕິແລ້ວນີ້ ກະຖືວ່າຂົວໂຕນີ້ສິມີທາງຍ່າງໃຫ້ ໃຫ້ຄົນ ຄົນຍ່າງຂຶ້ນໄດ້ ໄປເບິ່ງ ອ່າ ພື້ນທີ່ ເບິ່ງ ອ່າ ຮຽກວ່າເບິ່ງວິວໄດ້ເນາະ ແປ ແປ ແປວ່າ ຄືໜ ອງຄາຍ ມັນ ຫຼືວ່າບ່ອນໃໝ່ນີ້ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນມີບ່ອນໃຫ້ຄົນຍ່າງ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ແປວ່າອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນເຂົ້າໄປຊັ້ນບໍ່ ແມ່ນ ກະຄືໜອງຄາຍຍັງມີໝ່ອງໃຫ້ຄົນຍ່າງຂຶ້ນໄປ ຄືຂ້າງສະພານທັງສອງຂ້າງນີ້ເນາະ ກະສິມີ ເອີ ຂອບທາງໃຫ້ຄົນຍ່າງ ໂດຍມີກຳແພງກັ້ນ ອ່າ ຄົນໄທກະຍ່າງຂຶ້ນໄດ້ເຄິ່ງສະພານ ທາງລາວກະຍ່າງຂຶ້ນມາໄດ້ເຄິ່ງສະພານ ກະຖືວ່າເປັນ ໄດ້ ໄດ້ ໄດ້ ໄດ້ເສຍເງິນບໍ່ ອັນນີ້ບໍ່ໄດ້ເສຍເງິນເນາະ ຂອງປະເທ ດໄທເນາະ ແຕ່ຝັ່ງລາວນີ້ເສຍເງິນບໍ່ ບໍ່ຮູ້ ຈະຄາດວ່າສິບໍ່ເສຍ ເພາະວ່າມັນເປັນສະຖານທີ່ໝ່ອງໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ແລະທີ່ຜ່ານ ແລະທີ່ຜ່ານມານີ້ນະ ການສະຫຼອງສະພານນີ້ ຄົນໄທ ຄົນລາວ ກໍໄດ້ຂຶ້ນໄປໃສ່ບາດກັນເທິງກາງສະພານກັນ ຍ່າງທັງ ທັງ ທັງຂ້າງສະພານ ທັງ ທັງສອງຂ້າງໄດ້ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ເອີ ຄັນເວົ້າຈັ່ງຊີ້ນີ້ ຈົດຊື່ຂ້າພະເຈົ້າໄວ້ໄດ້ວ່າ ໄປຮວດໜ້ານີ້ ສິ ສິໄປຍ່າງຖ່າຍຮູບແນ່ນອນລະ ເພາ ະວ່າໄປຖ່າຍຢູ່ໃນຂົວມັນຄັກກວ່າ ແລ້ວເສັ້ນທາງນະ ທີ່ວ່າເລີ່ມສ້າງນີ້ແມ່ນເລີ່ມສ້າງມາແລ້ວ ແລ້ວໃນປັດຈຸບັນນີ້ມັນໄກຈາກ ແຄມຂອງບ່ອນທີ່ວ່າຂົວຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນນັ້ນຈັກຫຼັກເນາະ ອັນນີ້ກະ ກະບໍ່ໄກເນາະ ຢ່າງ ຢ່າງຂອງປະເທດໄທນີ້ ມັນຫ່າງຈາກຖະໜົນ ຖະໜົນຫຼວງໃຫຍ່ນີ້ກະ ອ່າ ປະມານ 3 ກິໂລ ບໍ່ເກີນນີ້ເນາະ 3 ກິໂລຈາກຖະໜົນໃຫຍ່ເນາະ ອື 3 4 ກິໂລນີ້ ແຕ່ ແຕ່ວ່າໂຄງການສ້າງຂົວນີ້ ແປວ່າມັນມີຄຳສັ່ງສ້າງແ ລ້ວ ແລະກະເລີ່ມແລ້ວບໍ່ ຫຼືວ່າເລີ່ມແຕ່ຫົນທາງຊື່ໆ ແຕ່ວ່າຂົວຫັ້ນຍັງບໍ່ໄດ້ຝັງເສົາແມ່ນຫຍັງເທື່ອຕິ ອັນນີ້ກະເພິ່ງສິໄດ້ສ້າງທາງເຊື່ອມຕໍ່ເນາະ ຖະໜົນ ແຕ່ວ່າໃນໂຕຂອງສະພານກະຄືສິວາງສີລາເລີກກັນໃນ ເລັວໆນີ້ ເພາະວ່າຊ່ວງນີ້ກະນ້ຳກະເລີ່ມ ເລີ່ມລົດລົງແລ້ວ ກະຄິດວ່າອີກບໍ່ດົນເນາະ ແລະເລື່ອງໃໝ່ນີ້ ຢາກ ຢາກຈະນຳທ່ານມາຊີ້ແຈງອະທິບາຍນີ້ນະ ແມ່ນກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດ ສາທ າລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ວັນທີ 2 ທັນວານີ້ນະ ທີ່ຈະມາຮອດມາເຖິງໃນບໍ່ນານຂ້າງໜ້ານີ້ ແມ່ນວ່າໃນປັດຈຸບັນນີ້ນີ້ ທາງການລາວເພິ່ນຕຽມເນື້ອຕຽມຕົວ ຫຼືວ່າກະຕຽມເປີດເສັ້ນທາງວຽງຈັນ ວັງວຽງນີ້ນະ ຖືວ່າເປັນກິດຈະການອັນໜຶ່ງຂອງການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດກໍ ທ່ານຊາບວ່າມັນເປັນແນວໃດເນາະ ເລື່ອງຂອງການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 45 ປີ ຂອງການສະຫຼອງຄົບຮອບ 45 ປີຂອງລາວເນາະ ໃ ນຊ່ວງທີ່ຜ່ານມາຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ລາຍງານໃຫ້ໄດ້ຮູ້ໄດ້ຊາບຫຼາຍເລື່ອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງຂອງການປະດັບໄຟ ເລື່ອງຂອງກຽມພື້ນທີ່ເນາະ ອັນນີ້ກໍເປັນເລື່ອງຂອງການ ຕຽມເປີດທາງດ່ວນນະຄອນຫຼວ ງວຽງຈັນ ແລ້ວກະເຖິງວັງວຽງ ສະຫຼອງວັນຊາດລາວ 2 ທັນວານີ້ເນາະ ການສະຫຼອງສາທາປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວຄົບຮອບ 45 ປີ ໃນພິທີສະຫຼອງສິມີພິທີເປີດທາງດ່ວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງຢ່ າງເປັນທາງການ ແລ້ວກະສິເປີດໃຫ້ໃຊ້ຟຣີ ວັນທີ 1 ເຖິງ 2 ທັນວານີ້ເນາະ ໂດຍທາງດ່ວນສາຍແລກຂອງສາທາລະປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວນີ້ ກະສິມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 109.1 ກິໂລເມັດ ກວ້າງ 23 ເມັດ ມູນຄ່າ ກໍ່ສ້າງ 1.3 ພັນລ້ານດອນລາສະຫະລັດ ມີອາຍຸສຳປະທານຢູ່ 50 ປີ ມີທາງຂຶ້ນລົງຢູ່ 7 ຈຸດ ດ່ານເກັບເງິນ 8 ແຫ່ງ ສະພານ 39 ແຫ່ງ ແລະ ອຸໂມງລອດພູເຂົາອີກ 1 ແຫ່ງ ຄວາມຍາວລວມໆກະ 876 ເມັດເນາະ ຂອງອຸໂມງ ໂຄງ ການທາງດ່ວນສາຍນີ້ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງໂດຍບໍລິສັດກໍ່ສ້າງລົງທຶນ ແລະ ຖືຫຸ້ນມົນທົນຢຸນນານ ລົງທຶນໃນຮູບແບບ ແມ່ນໆ ກ່ຽວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງເສັ້ນທາງນີ້ກໍແປວ່າ ແມ່ນຈີນພຸ້ນລະເປັນຜູ້ສ້າງ ແລ້ວກະຈີນເປັນ ຜູ້ເກັບເງິນຄ່າ ຄ່າຂຶ້ນຄ່າລ່ອງພ້ອມ ແຕ່ວ່າຢາກຊາບວ່າ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ນີ້ນະ ເພິ່ນກະ ຫຼືວ່າເພິ່ນຕຽມເປີດເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດນີ້ນະ ໃນການກະຕຽມເພິ່ນນັ້ນ ເພິ່ນເຮັດຫຍັງໃດເນາະ ສຳລັບເສັ້ນທ າງວັງວຽງນີ້ ເພາະວ່າມັນກະຍາວເຕີບ ບໍ່ແມ່ນເອົາໄຟແສງສີຕ່າງໆຕິດຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນທາງໄປຮອດປາຍທາງພຸ້ນບໍ ອັນນີ້ກະສິເປັນເລື່ອງຂອງການທົດລອງໄຟທີ່ຢູ່ຕາມຂ້າງທາງເນາະ ໄຟຂ້າງທາງ ແລ້ວກະ ເລື່ອງຂອງຄວາມ ລຽກວ່າລຽບຮ້ອຍຂອງເສັ້ນທາງ ບໍ່ວ່າສິເປັນເລື່ອງຂອງຕົ້ນໄມ້ລິມຂ້າງທາງຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກໍສິມີການຕົກແຕ່ງກັນພໍສົມຄວນກັນຢູ່ ແລ້ວກະອື່ນໆອີກ ກໍຄືເປັນລາຍລະອຽດເນາະ ມັນກໍສິມີຫຼາ ຍໆຢ່າງຢູ່ ກ່ອນສິເປີດເນາະ ອັນນີ້ກໍເຫັນແຕ່ຮູບດອກ ອັນເສັ້ນທາງວັງວຽງ ວຽງຈັນ ວຽງຈັນ ວັງວຽງນີ້ນະ ແຕ່ວ່າຂອງແທ້ນັ້ນບໍ່ຮູ້ບໍ່ເຫັນ ແລ້ວກະຄືສິບໍ່ເຫັນ ແຕ່ວ່າເສັ້ນທາງລາວທີ່ວ່າທົນທານ ແລ້ວກະດີທີ່ສຸດ ໃນພື້ນແຜ່ນ ຜືນດິນລາວ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ວ່າຊັ້ນເຖາະ ແມ່ນເສັ້ນທາງທາດຂາວໄປຫາທ່າເດື່ອ ບ້ານທ່າມ່ວງ ບໍ່ຮອດທ່າເດື່ອ ແຕ່ກ່ອນນະ ອັນນີ້ນີ້ອາເມລິກັນເປັນຜູ້ສ້າງ ນີ້ກໍແມ່ນ ບໍລິສັດໄທລະ ພາຍໃຕ້ການ ນຳພາ ຫຼືວ່າຄວບຄຸມຂອງສະຫະລັດເປັນຜູ້ສ້າງ ແລ້ວນ້ຳຖ້ວມນີ້ມັນຈັກກີ່ເທື່ອແລ້ວ ຖ້ວມນ້ອຍ ຖ້ວມໃຫຍ່ ຖ້ວມຮ້າຍແຮງ ຖ້ວມເສຍຫາຍ ມັນກໍບໍ່ເພຈັກເທື່ອຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ວ່າຫົນທາງວັງວຽງ ວຽງຈັນນີ້ ກໍຖືວ່າສ້າ ງດີວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ວ່າມັນສິທົນທານປານໃດນີ້ກະ ເວລານາທີໃນອະນາຄົດທີ່ເປັນຜູ້ບົ່ງບອກ ແລ້ວກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າເປີດເສັ້ນທາງວຽງຈັນ-ວັງວຽງນີ້ກໍ ທາງການສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາ ຊົນລາວ ພັກລັດນີ້ນະ ເພິ່ນໄດ້ຊີ້ແຈງອະທິບາຍບໍ່ວ່າ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເອົາເສັ້ນທາງນີ້ມາກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດສອງທັນວາ ເພາະວ່າຫົນທາງມັນກະເປັນຫົນທາງ ວັນຊາດມັນກະເປັນວັນ ຊາດ ຖ້າດູເດົາໄດ້ເນາະ ກະຖືວ່າເປັນທາງດ່ວນສາຍແລກຂອງລາວເນາະ ແລະກະເປັນສາຍທີ່ ທີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝຫຼາຍຢ່າງເນາະ ແລະກະເປັນທາງດ່ວນທີ່ ທີ່ທາງປະເທດລາວເອງກະຖືວ່າຍັງບໍ່ເຄີຍ ມີ ແລະກະເປັນ ເປັນເສັ້ນແລກ ແລະກະເປັນສະຖານທີ່ທີ່ສິເດີນທາງໄປທ່ອງທ່ຽວຢູ່ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ສຳຄັນຂອງລາວເນາະ ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງປະເທດ ມີຂ່າວ ມີຂ່າວ ຫຼືວ່າມີວີ່ແວວ ຫຼືວ່າມີກິ່ນອັນໃ ດບໍ່ ທີ່ວ່າແຕ່ກ່ອນຕະກີ້ເນາະ ມີການເວົ້າວ່າກັນວ່າ ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດຮວດນີ້ນະ ໃນປະມານເດືອນໜຶ່ງຂ້າງໜ້ານີ້ນະ ແມ່ນວ່າສິເອົາເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງມາສະເຫຼີມສະຫຼອງນຳນີ້ ທັນບໍ່ ເນາະ ອ່າ ໄດ້ ໄດ້ລາຍງານຕັ້ງແຕ່ແລກໆເລີຍວ່າ ເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມເລວສູງ ຄວາມໄວສູງນີ້ເນາະ ເຫັນບອກວ່າສິເອົາມາ ມາ ມາລ່ວມສະຫຼອງນຳ ແຕ່ວ່າເລີ່ມຈາກສະເພາະໃນ ໃນປະເທດລາວກ່ອນ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແຕ່ວ່າຂ້າມໄປທາງຈີນນີ້ ຄືເສັ້ນທາງຍັງບໍ່ແລ້ວທັງໝົດເນາະ ຈາກ ຈາກລາວໄປຈີນນີ້ເນາະ ໂອ ກໍແປວ່າຈາກລາວໄປຈີນມັນຍັງບໍ່ແລ້ວເທື່ອ ມີແຕ່ແລ້ວຢູ່ໃນເຂດນ້ຳແດນດິນລາວ ອື ກະເລີຍວ່າເ ອົາມາກ່ຽວຂ້ອງກັບວັນທີ 2 ທັນວາພ້ອມ ເອົາຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ກໍແປວ່າ ຖືວ່າແມ່ນມໍລະດົກຂອງເພິ່ນວ່າຊະເນາະ ກະຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ກະລຸນາເລົ່າເລື່ອງລາວທີ່ໜ້າຄວນຮູ້ອີກຄັ້ງໃໝ່ນີ້ໃຫ້ຊ າບນຳ ກໍຂອບໃຈ